ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 13 ມີນາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ເໝືອນດັ່ງເດີມມີຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິເຄາ ະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົງບໍ່ເປັນໄປທັນກັບເວລາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ນັ ກການເມືອງຮົງກົງທີ່ປົບຫຼົບໜີຈາກຮົງກົງມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍທ່ານບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງໃນລັດ Western Australia ຈາ ກສາຍຕາຂອງຄົນລາວເຮົາ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ທ່ານໝໍຄົນໜຶ່ງຂອງໂຮງພະຍາບານໃນບຣິສເບນຕິດໂຄວິດ-19 ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍຖອນການຕິຊົມກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃນເລື່ອງການຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ກ່ຽວກັບການຍຶດອຳນາດໃນປະເທດພະມ້າ ກອງທັບພະມ້າຄິດວ່າຈະບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍຜູ້ປະທ້ວງຕ່າງໆ ໃນດ້ານ AFL ເພດຍິ ງ Richmond ດັນຄືນຈົນເອົາຊະນະ Gold Coast Sun ສຳເລັດ ຂ່າວທົ່ວໄປ ທ່ານໝໍຄົນໜຶ່ງຂອງໂຮງພະຍາບານ Princess Alexandra Hospital ຕິດເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກຄົນເຈັບປ່ວຍ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ແລະ ໂຮງພະຍາບານນັ້ນຖືກລັອກດາວຢູ່ ໂດຍທີ່ຜູ້ ຈະໄປໂຮງພະຍາບານດັ່ງກ່າວ ຈຳຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດເກນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະໄປໂຮງພະຍາບານນັ້ນ ຈົ່ງໄປຫາໂຮງພະຍາບານແຫ່ງອື່ນເພື່ອການປິ່ ນປົວຕ່າງໆ ແຕ່ພະແນກສຸກເສີນຂອງໂຮງພະຍາບານດັ່ງກ່າວຍັງເປີດຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ພະນັກງານ ຫຼື ຄົນປ່ວຍຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ Mathias Cormann ອະດີດລັດຖະມົນຕີວ່ າການເງິນອົດສະຕຣາເລຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ OECD ແລ້ວ ທ່ານຈະດຳເນີນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນເວລາ 5 ປີ OECD ແມ່ນອົງການສຳລັບການຮ່ວມໄມ້ມືກັນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດ ທະນາການ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອິນເດຍລາຍງານວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອົດສະຕຣາເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອິນເດຍເອງ ຈະປະສົມປະສານເຂົ້າກັນເພື່ອສົ່ງຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄປທົ່ວອາຊີພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ຄະນະທັງສີ່ນັ້ນຈະປະສົມປະສານເງິນເຂົ້າກັນ ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງທັງສີ່ປະເທດນັ້ນ ຜ່າ ນທາງອິນເຕີເນັດ

ຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຄືພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ກ່າວຫາວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍລົ້ມເຫຼວໃນການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນອົດສະຕຣາເລຍ ແ ລະ ຈະບໍ່ສາມາດສັກໄດ້ໃຫ້ທັນເວລາໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍບາງສ່ວນຈະຖືກສັກຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ -19 ໃຫ້ສອງເຂັມໄດ້ພາຍໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ໂດຍທີ່ໂຄງການສັກຢານັ້ນຄົງຈະຍືດຍາວໄປຮອດໄປເຖິງປີ 2022 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ດີແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2021 ທີ່ວ່າຈຸດເປົ້ າໝາຍຈະບໍ່ຖືກປະຕິບັດຕາມໄດ້ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການບໍລິການຢຸກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນຂັ້ນສາກົນນານາຊາດ

ເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດສຳລັບຄົນໃນຫຼາຍກວ່າ 36 ປະເທດ ທີ່ເກືອບຈະຂາດເຂີນອາຫານການກິນຢ່າງສາຫັດຢູ່ແລ້ວ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຕໍ່ສູ້ຂ້າຟັນລັນແທງກັນຕ່າງໆ ທ່ານກູເຕເຣສຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມຄ ະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດຈັດຂຶ້ນວ່າ ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານຄົນຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງສາຫັດ

Without immediate action, millions of people will reach the brink of extreme hunger and death. ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງຈະຖືກປະກາດວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີອາຫານການກິນ ນັກປະລະດົມມວນຊົນພະມ້າຈັດແຈງການປະທ້ວງຫຼາຍຂຶ້ນໃນກຸງຢັງກູນ ທີ່ເປັນນະຄອນທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດຂອງປະເທດພະມ້າ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງມື້ໜຶ່ງມື້ດຽວ ທີ່ມີການເວົ້າວ່າກອງທັບພະມ້າຂ້າຜູ້ປະທ້ວງເຖິງ 12 ຄົນ ມີການລາຍງານວ່າມີການປະທະກັນໃນຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ແລະຄົນເ ຖິງຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນຖືກຈັບຕໍ່ແຕ່ມີການປະທ້ວງໃນປະເທດພະມ້າຂຶ້ນມາ ປະເທດພະມ້າຕົກຢູ່ໃນວິກິດແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ກອງທັບພະມ້າຍຶດເອົາອຳນາດການປົກຄອງພະມ້າໃນວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ 2021 Thomas Andrews ຜູ້ສືບສວນຂ ອງສິດທິມະນຸດຊົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ກອງທັບພະມ້າກະຕວງວ່າຈະບໍ່ມີການຕໍ່ຕ້ານການຍຶດອຳນາດນັ້ນ ແລະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງຕ່າງໆ ໃນດ້ານເຕະບານເພດຍິງ AFL ທີມ Richmond ຄື Tiger ເກືອ ບຕາຍຍ້ອນການດວນກັນຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍກັບ Gold Coast ໃນວານນີ້ໃນ Queensland ແລ້ວເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍ 15 ພອຍ Tiger ນຳໜ້າໃນເຄື່ອງຕົ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນກັນ ແຕ່ Gold Coast ຝືນດັນຄືນໃນສ່ວນທີສາມຂອງເວລາ ແຕ່ວ່າ Tiger ເ ອົາຊະນະໄປໄດ້ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍຕົກກັນກັບ 78 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.65 ຢູໂຣ 5.05 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,902.21 ດົງຫວຽດນາມ 3,140.17 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.82 ບາດໄທ 7,273.48 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ Melbourne ຈະເມກເ ປັນບາງສ່ວນ 12 17 Canberra ຈະຕົກຝົນເຣນ 12 18 Sydney ຈະຕົກຝົນເຣນລົມ 19 25 Brisbane ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 22 31 Darwin ຈະຕົກຝົນ shower 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ອາດພະຍຸ 25 32 Perth ຈະແດດ 14 30 Adelaide ລົງ Hobart ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 19 8 18